ເນື່ອງຈາກຕົນເອງອາໄສຢູ່ເຂດນອກເມືອງ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງການຫາລາຍໄດ້ມາເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ປະຊາຊົນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງມີແນວ ຄິດໃນການເຮັດການກະເສດແບບຄອບຄົວ ໂດຍໄດ້ປັບປ່ຽນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນບໍລິເວນເຮືອນຊານມາເຮັດການກະເສດ ລ້ຽງປາ ເຊິ່ງກໍພໍໄດ້ກິນ ແລະ ກໍແບ່ງຂາຍ ລ້ຽງເປັດ ລ້ຽງໄກ່ ກໍພໍໄດ້ເກັບໄຂ່ໄປຂາຍ ລ້ຽງນົກກະທາ ກົບ ຂຽດ ແລະ ຈິນາຍ ນາງຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ມີການປູກເຫັດ ໂດຍນຳໃຊ້ບ່ອນວ່າງໃນເດີ່ນບ້ານສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນເປັນຄອກປູກເຫັດ ແລະ ກໍຍັງມີການປູກຜັກຕາມລະດູການພໍໄດ້ເກັບກິນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອ ງໄດ້ອອກໄປຊື້ຕາມຕະຫຼາດ ຊຶ່ງມີບາງຕອນທີ່ນາງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ ອັນທີ່ເຮົາລ້ຽງຫັ້ນ ມີເປັດ ໄກ່ ປາ

ປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າສະຖານະການຂອງໂຄວິດ-19 ເລີ່ມດີຂຶ້ນມາແດ່ ແຕ່ເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງແມ່ນແພງຫຼາຍ ຫົວອາຫານກໍແພງ ເພາະເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍຫຼຸດກາ ນເກືອຫົວອາຫານໃຫ້ສັດລ້ຽງລົງມາເຄິ່ງໜຶ່ງ ໂດຍມາເກືອປົນກັບຂີ້ເບຍທີ່ຮັບຊື້ມາຈາກໂຮງງານ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນການດີຫຼາຍ ເພາະຫຼຸດລາຍຈ່າຍລົງມາໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍນາງກ່າວວ່າ

ນາງຍັງກ່າວມ້ວນທ້າຍອີກວ່າ ການເຮັດການກະເສດແບບຄອບຄົວແມ່ນມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ມີອາຫານການກິນແລ້ວ ຍັງສາມາດແບ່ງຂາຍເພື່ອເປັນລາຍໄດ້ເສີມ ດິນ ໜ້ອຍກໍເຮັດສວນຄົວໄດ້ ຂໍພຽງແຕ່ເຮົາດຸໝັ່ນ ແລະ ຮູ້ຈັກໝູນໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ